ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS ລາວ ຈົ່ງຊອກຟັງເລື່ອງດີໆ ຢູ່ທີ່ sbs.com.au ຂີດທັບລາວ ລັດຖະບານເວັສເທີນອົດສະຕຣາເລຍໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຍ້ອນພາສີທາຣິບຂອງປະເທດຄອມມູນິດສາທາ ລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍເວົ້າວ່າຕົນຍຶດໝັ້ນກັບການແກ້ໄຂບັນຫາການຜິດຖຽງກັນລະຫວ່າງ ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ກ່ຽວກັບການຄ້າໃນກ ານຊື້ຂາຍເຂົ້າບາເລເຂົ້າໄປຍັງປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ໂດຍການໃຊ້ການເຈລະຈາກັນໂດຍກົງກັບລັດຖະບານສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ຫຼື ໂດຍການຕໍ່ວ່າຕໍ່ຂານຂຶ້ນເຖິງ WTO ອົງການຄ້າໂລກ ສາທາ ລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນບົ່ງວາງທາຣິບໃສ່ເຂົ້າວີດຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍນັ້ນ ແມ່ນວ່າຈະກະທົບກະເທືອນເວັສເທີນອົດສະຕຣາເລຍຢ່າງຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ ເວັສເທີນອົດສະຕຣາເລຍເປັນຖິ່ນຖານທີ່ ມີຊາວກະສິກອນປູກເຂົ້າບາເລເຖິງ 3,000 ຄົນ ແລະ ພວກເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ປູກເຂົ້າບາເລສຳລັບການເກັບກ່ຽວໃນປີນີ້ໄວ້ແລ້ວ ຄອບຄົວຂອງທ່ານ ມິດຈ໌ ມີໂອໂລນີ ເປັນລຸ້ນຄົນທີ 5 ທີ່ເປັນຊາວກະສິກອນທີ່ຢູ່ໃກ້ໆກັບເຂດ ນາຣຳບີ ໃນໃຈກາງຂອງທົ່ງປູກເຂົ້າວີດໃນລັດເວັສເທີນອົດສະຕຣາເລຍ ໃນດິນດອນຕອນຫຍ້າ 14,000 ເອເກີສ ທ່ານ ມີໂອໂລນີ ແລະ ນ້ອງ ແລະ ພໍ່ແມ່ຂອງທ່ານດູແລຄວບຄຸມແກະ 1,500 ໂຕ ປູກຜັກ ພືດຄາໂນລາ ລູປິນ ເ ຂົ້າໂອດ ແລະ ເຂົ້າວີດ ໃນຂົງເຂດຂອງທ່ານນັ້ນ ບໍ່ມີຫຍັງປູກໄດ້ດີກວ່າເຂົ້າບາເລ ໃນສອງສາມປີຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ທ່ານ ມີໂອໂລນີ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານທະວີຜົນຜະລິດເຂົ້າບາເລ ຂອງພວກທ່ານຂຶ້ນສາມເທົ່າ ທີ່ບັດນີ້ຕົກເປັນ 40 ເປີເຊັນຂອງລາຍໄດ້ທັງໝົດຂອງພວກທ່ານ ແຕ່ວ່າພວກທ່ານເຊົາປູກເຂົ້າບາເລໃນເຄິ່ງປີນີ້ ພາຍຫຼັງທີ່ປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນທະວີພາສີທາຣິບຫຼາຍຂຶ້ນເຖິງ 80 ເປີເຊັນໃສ່ ເຂົ້າບາລີອົດສະຕຣາເລຍສຳລັບ 5 ປີ 5 ປີ ທ່ານຊີ້ແຈງວ່າ We've been lucky in a sense that we've been able to to stop and cut our program in half but there's a lot of people that had their crop in the ground already and they they've got no control now you know they just have to hope i suppose that they might have done a bit of f o r d selling back before so that they, they had a good price then. Um, but yeah, I'm like,

ທີ່ຢູ່ໃນຂົງເຂດຂອງທ່ານໄດ້ປູກເຂົ້າບາລີແລ້ວ ກ່ອນທີ່ເກີດມີພາສີທາຣິບນັ້ນອອກມາ ພາສີທາຣິບນັ້ນເຮັດໃຫ້ເຂົ້າບາລີຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍມີລາຄາແພງຂຶ້ນ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຈະຊື້ຢູ່ໃນປະເທດສາທາລ ະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ນັກທຸລະກິດການຄ້າຂາອອກປະເທດຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຕົກໄປຈາກຕະຫຼາດອັນໃຫຍ່ໂຕທີ່ສຸດ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເສຍຫາຍເຖິງ 500 ລ້ານໂດລາຕໍ່ປີ ໃຫ້ຮູ້ໄວ້ວ່າ ສຳລັບການເກັບກ່ຽວເຂົ້າບາລີໃນລັດເວັສເທີນອົດສະຕຣາເລຍສຳລັບປີນີ້ ຊາວກະສິກອນປະມານ 3,000 ຄົນໃນລັດດັ່ງກ່າວປູກເຂົ້າບາເລແລ້ວ ບັດນີ້ ທ່ານ ມີໂອໂລນີ ແລະ ຄອບຄົວປະເຊີນກັບການຈະຕັດສິນໃ ຈອັນສຳຄັນທີ່ວ່າຈະໃຊ້ເວລາ ແລະ ເງິນຄຳໃສ່ການດູແລສິນຄ້າທີ່ອາດຂາຍບໍ່ໄດ້ໃນທັນທີ ຫຼື ບໍ່

it's hard enough as it is trying to get it to rain at the right times without having tariffs and you know it's it's all started back from even chickpeas so chickpeas had a tariff now barley's got a tariff where does it go to from here um our our windows our markets are becoming so much smaller ໂດຍການເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນ ກະສິກຳເປັນສິ່ງທີ່ປ່ຽນໄປປ່ຽນມາ ຍ້ອນຟ້າຝົນ ຄວາມຮ້ອນ ລົມ ແລະ ສິ່ງອື່ນໆທັງປວ ງ ແລະ ສິ່ງຕ່າງໆນີ້ເລີ່ມເກີດຂຶ້ນ ມັນເຮັດໃຫ້ຍາກຊາຂຶ້ນຕື່ມ ໜຶ່ງ ມອງເຫັນຂ້າງໜ້າໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ 2 ບໍ່ຮູ້ຈະໄປທິດທາງໃດໃນອະນາຄົດ ມັນຍາກຊາຢູ່ແລ້ວ ໃນການຈະໄດ້ຟ້າໄດ້ຝົນໃນເວລາອັນຖືກຕ້ ອງ ໂດຍບໍ່ເວົ້າເຖິງພາສີທາຣິບ ມັນເລີ່ມຂຶ້ນໃສ່ຈາກກະທັງໝາກຖົ່ວຍັດ ໝາກຖົ່ວຍັດມີພາສີທາຣິບ ບັດນີ້ແມ່ນເຂົ້າບາເລທີ່ຖືກທາຣິບ ມັນຈະມີໄປຮອດໃສກັນ ຊ່ອງທາງຂອງພວກທ່ານ ຕະຫຼາດຂອງພວກທ່ານ ນ້ອຍລົງຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ບໍ່ມີລາຄາຫຍັງຕ່ຳລົງ ແຕ່ເຄື່ອງຈັກຂອງພວກທ່ານຍັງແພງຫຼາຍຢູ່ ພວກທ່ານຍັງຕ້ອງເສຍຄ່າປຸ໋ຍ ແລະ ເຄມີ ລາຄາຂອງທັງໝົດນີ້ບໍ່ຫຼຸດລົງ ແຕ່ເສຍໃຈນຳ ພວກທ່ານເປັນຄົນຢູ່ທາງກາ ງ ມັນມີສິ່ງຕ່າງໆທີ່ພວກທ່ານບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄວ້ໄດ້ ທາຣິບນັ້ນເປັນອັນໜຶ່ງທີ່ຄວບຄຸມບໍ່ໄດ້ ກະຊວງການຄ້າສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນລົງໄມ້ລົງມືກວດເບິ່ງການກ່າວຫາວ່າ ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ເທທອກເຂົ້າບາເລໂດຍຜິດກົດໝາຍເຂົ້າໄປໃນສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ໃນເດືອນທັນວາປີ 2018 ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ຄະນະອຸດສາຫະກຳອົດສະຕຣາເລຍ ໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້ ບໍ່ຮັບຮູ້ຢ່າງ ແຮງຄວາມເຫັນຂອງປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນນັ້ນ ແລະ ໄດ້ຍື່ນຄວາມເຫັນຕໍ່ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນແລ້ວ ຣາຍ ເທີເຕິນ ປະທານຊາວກະສິກອນ Western Australia Western Australia Farmer ແລະ ກໍເປັນສະມາຊິກຂອງຄະນ ະຜູ້ອຳນວຍການຂອງ Grain Growers ດ້ວຍ

ລາຄາເຂົ້າບາເລແພງ ໂດຍສະເພາະໃນສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນໃນລະດູໜຶ່ງ ແລະ ມັນເປັນຄ້າຍກັບວ່ານີ້ກົງກັນກັບການເລີ່ມຕົ້ນສືບສວນການເທທອກນັ້ນ ແຕ່ແທ້ໆແລ້ວ ທ່ານຄິດວ່າມັນເປັນການບໍ່ພໍ ຈິດພໍໃຈເຕີບໂດຍສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ຍ້ອນສະຖານະການຂອງປັດຈຸບັນນີ້ ທີ່ເລື່ອງນີ້ ອຸດສາຫະກຳເຂົ້າອົດສະຕຣາເລຍໃນ 18 ເດືອນກ່ອນນີ້ ເລີ່ມຮຽບຮຽງຫຼັກຖານ ເພື່ອພິສູດວ່າມັນບໍ່ມີຫຍັງຈະມ າເວົ້າມາວ່າ ກ່ຽວກັບການທີ່ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນອ້າງວ່າມີການເທທອກອັນມາກມາຍນັ້ນ ຕາມການເຂົ້າໃຈຂອງທ່ານ ແມ່ນມີຫຼັກຖານເຖິງ 10,000 ໜ້າເຈ້ຍທີ່ຖືກສະເໜີຂຶ້ນໄປ ຕາມຄວາມເຫັນຂອງປະ ເທດອົດສະຕຣາເລຍນັ້ນ ພວກທ່ານມີຄວາມໝັ້ນຈິດໝັ້ນໃຈວ່າມັນບໍ່ມີເລື່ອງອັນໃດ ຢ່າງເດັດຂາດ ສຳລັບທີ່ວ່າປະເທດອົດສະຕຣາເລຍເທທອກເຂົ້າໃສ່ຕະຫຼາດຂອງປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ນັ້ນ ຄັນວ່າມັນເປັນຈັ່ງຊີ້ ເປັນຫຍັງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຈຶ່ງເທພາສີທາຣິບມາກມາຍ 80 ເປີເຊັນໃສ່ເຂົ້າບາເລຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ທີ່ຂາຍສົ່ງໄປຍັງປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີ ນ ມັນເປັນດັ່ງທີ່ມີການມອງເຫັນວ່າມັນແມ່ນການລົງໂທດປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ທີ່ເປັນໂຕຫຼັກອັນໜຶ່ງໃນການຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ມີການສືບສວນກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ທີ່ກຳເນີດເກີດມາຈາກປະເທດສາ ທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຫຼືບໍ່ ກ່ອນການບົ່ງວາງທາຣິບອັນມາກມາຍໃສ່ເຂົ້າບາລີຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍນີ້ ປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນນາບຂູ່ໃນດ້ານເສດຖະກິດ ການຄ້າ ແລະ ຫຼາຍສິ່ງ ຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ ຂະແໜງກະເສດ ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວເປັນຕົ້ນ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ແລະຄະນະການຄ້າຕ່າງໆຂອງປະເທດອົດສະຕຣາລີ ບັດນີ້ກຳລັງຫາວິທີທາງເຮັດໃຫ້ພ າສີທາຣິຟນັ້ນກັບກາຍເປັນອັດຕາຕ່ຳລົງ ຫຼືຍົກເລີກມັນໂດຍເຕັມສ່ວນ ໂດຍການຂໍອຸທອນເຖິງ WTO ອົງການຄ້າໂລກ ຫຼືຜ່ານການເຈລະຈາກັນໂດຍກົງກັບສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ໂດຍອາໄສສົນທິສັນຍາ ການຄ້າເປີດກວ້າງ

But the best thing that I can do for our farmers and exporters is not to conflate these issues with other matters ການກ່າວວ່າໃດໆຂອງປະເທດອອສເຕຣເລຍ ແມ່ນຈະເຈາະຈົງໃສ່ການສົນທະນາປຶກສາຫາລືກັນ ກ່ຽວກັບການອ້າງວ່າມີການເທຖອກເຂົ້ານັ້ນ ກວ່າທີ່ຈະເປັນການ ຕໍ່ສູ້ກັນໃນດ້ານການທູດ ກ່ຽວກັບການສືບສວນເບິ່ງທີ່ມາຂອງໂຄວິດ-19 ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານເບີມິງແຮມນັ້ນ ຖືກສະໜັບສະໜູນໂດຍທ່ານ ໂຈ

Um, but we will you know, thoroughly investigate other options. We do have the new um, Indonesian agreement in place, uh, generally for feed grains, but it may, it may grow to others. Uh, markets like Vietnam and, and certainly India has been um, on the cards lately too. But look, I think you just take your strong position to